From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao. voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນ ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາ ວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ສຳລັບແລງວັນພຸດທີ 24 ມັງກອນນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກ ຢູ່ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ອິສຣາແອລລາຍງານວ່າ ມີທະຫານ 24 ຄົນທີ່ຖືກສັງຫານໃນເຂດກາຊາພາຍໃນມື້ດຽວ ແລະ ສະຫະລັດໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍອີຣານ ຢູ່ໃນອີ ຣັກ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ແລະ ສະບາຍດີ ທິບສຸດາ ສະບາຍດີ ນອກຈາກຂ່າວເດັ່ນຂອງສົງຄາມຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ແລະ ສົງຄາມອິສຣາແອລໃນກາຊ າ ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ແລະ ໃດ ແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງມີຂ່າວການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາ ຂັ້ນຕົ້ນເນາະ ຂອງພັກ ຢູ່ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ເຈົ້າ ແລ້ວມັນເປັນແນວໃດນະ ອາ ຜົນອອກມາແມ່ນ ທ່ານທຣຳຊະນະ ໂອ້ ເນາະ ຊຶ່ງເຮົາມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ຖືກສະເໜີຊື່ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກໃນລັດນິວແຮມເຊີ ທ່ານທຣຳໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງປະມານ 54 ເປີເຊັນ ເມື່ ອທຽບກັບທ່ານນາງເຮລີ ທີ່ໄດ້ຮັບ 45 ເປີເຊັນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ຖືກນັບແລ້ວ 56 ເປີເຊັນ ອັນນັ້ນເປັນທີ່ພຽງພໍຂອງການໄດ້ປຽບສຳລັບທ່ານທຣຳ ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ໄຊຊະ ນະດັ່ງກ່າວເປັນຄັ້ງທີສອງໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຄັ້ງສຳລັບທ່ານທຣຳ ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງພັກຢູ່ລັດໄອໂອວາ ຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຫາທາງທີ່ຈະໄດ້ ຮັບການສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ໃນການກ່າວຖະແຫຼງຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານນາງ ເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານວານ ນີ້ ທ່ານນາງເຮລີໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານທຣຳ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນລັດນິວແຮມເຊີ ແຕ່ເຖິງແມ່ນທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວໂອ້ອວດວ່າ ການແຂ່ງຂັນນັ້ນຈະສິ້ນສຸດລົງຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສ ຽງຂອງວັນອັງຄານ ແຕ່ທ່ານນາງເຮລີກໍໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ ການແຂ່ງຂັນນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດເທື່ອ ທ່ານນາງເຮລີໄດ້ກ່າວ ແລະ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ມີອີກຫຼາຍສິບລັດຍັງເຫຼືອທີ່ຈະໄປ ແລະ ລັດຕໍ່ໄ ປແມ່ນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທີ່ຫວານຊື່ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ເປັນງານຕໍ່ໄປທີ່ສຳຄັນໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອການຖືກສະເໜີຊື່ແບບລັດຕໍ່ລັດ ແລະ ມັນເປັນປະຫວັດການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງກາ ນຟື້ນຕົວຂຶ້ນມາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນີ້ ທິບສຸດາ ອິສຣາແອລລາຍງານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທະຫານຂອງຕົນ 24 ຄົນໄດ້ຖືກ ສັງຫານຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ ເຊິ່ງເປັນເວລາໜຶ່ງມື້ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດສຳລັບກອງກຳລັງຂອງອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການປະຕິບັດງານເພື່ອກຳຈັດກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສເປັນຕົ້ນມາ ພົນເຮືອຕີ ເດນຽວ ຮາ ກາຣີ ໂຄສົກຂອງກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທະຫານ 21 ຄົນກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະທຳລາຍອາຄານສອງຫຼັງດ້ວຍລະເບີດໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໃນເວລາທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຍິງຈະຫຼວດມາໃສ່ລົດ ຖັງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ແລະ ດິນລະເບີດທີ່ຢູ່ໃນຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານພັງລົງມາໃສ່ພວກທະຫານ ສ່ວນທະຫານອິສຣາແອລອີກ 3 ຄົນເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີໃນອີກແ ຫ່ງໜຶ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ກອງທັບໄດ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ໂສກເສົ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານເນຕັນຢາຮູກ່າວວ່າ ມື້ວານນີ້ເປັນມື້ທີ່ພວກເຮົ າໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນນາມຂອງວິລະຊົນຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢຸດຕໍ່ສູ້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະ ໄຊຊະນ ະຢ່າງແທ້ຈິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ ປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ທ່ານໂຢອັບ ກາລັນ ໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມັນເປັນຕອນເຊົ້າທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເຈັບປວດຫຼາຍ ທ່ານກ່າວວ່າ ສົງຄາມດັ່ງກ່າວນີ້ຈະກຳນົດອະນາຄົດຂອງອິສຣາແອລໃນອີກຫຼາຍທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການສູນເສຍທະຫານແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງສົງຄາມ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຢູ່ວໍ ຊິງຕັນ ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານແບຣັດ ແມັກເກີກ ທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບພາກຕາເວັນອອກກາງ ໄດ້ເດີນທາງໄປອີຢິບ ແລະ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຕ່າງໆ ເ ພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆກ່ຽວກັບໂຕປະກັນ ຊຶ່ງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຸຕິຊົ່ວຄາວທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ໃນ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ສະຫະລັດໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະ ເຢເມນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາສອງຊົ່ວໂມງເມື່ອຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງຖືກສຳນັກງານໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງຂອ ງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນອີຣັກ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍຖານຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍແຫ່ງໃນເຢເມນ ທີ່ພ້ອມຈະຍິງເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງແລ່ນເຮືອສາກົນ ອີງຕາມກອງທັບສະຫະລັດ ເຮືອບິນລົບຂອງກອງທັບສະຫະລັດໄ ດ້ໂຈມຕີກຸ່ມຕົວແທນທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານຢູ່ໃນອີຣັກ ຫຼັງຈາກທ່ຽງຄືນຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຫຼາຍຮອບຕໍ່ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ມໍ່ໆມານີ້ ບັນ ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດແນໃສ່ສະຖານທີ່ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກຸ່ມຄາຕາຢິບ ເຮສໂບລາ ຫຼື HK ແລະ ກຸ່ມຕົວແທນຂອງອິສ ອີຣານອື່ນໆ ການໂຈມຕີທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ແນໃສ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມ HK ສາງເກັບເຄື່ອງ ແລະ ສະຖານທີ່ຝຶກຊ້ອມສຳລັບຈະຫຼວດ ລູກສອນໄຟ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໂຈມຕີທາງດຽວ ຫຼື UAV ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກ ສູນບັນຊາການຂອງສະຫະລັດໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ຊຶ່ງກຳກັບນຳກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍຍິງ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາ ຍຫຼັງ ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະ ຂົງເຂດຄາກີບ ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກອງປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 21 ໃນຈຳນວນ 41 ລູກຂອງຣັດເຊຍຕົກ ການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຫຼັກແ ມ່ນແນໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ເຊັ່ນດຽວກັບຂົງເຂດຄາກີບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂອເລ ຊີເນຮູບົບ ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນຂອງເຂດຄາກີບ ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ ແລະ ມີ ຜູ້ບາດເຈັບອີກ 42 ຄົນ ເຈົ້າເມືອງຄາກີບ ທ່ານ ໄອຮໍ ເຕເຣຄອບ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ 30 ຫຼັງ ເຈົ້າເມືອງນະຄອນກີຢິບ ທ່ານ ວິທາລີ ກຣິສໂກ ກ່າວວ່ າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ກະທົບໃສ່ຫຼາຍຂົງເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ໃນນັ້ນຍັງມີຜູ້ເສຍຊີວິດອີກຄົນໜຶ່ງໃນເມືອງ ປັບໂລຣາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງພ າກພື້ນດານີໂປຣເປໂຕຣບອີກດ້ວຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ
ຫຼັງຈາກມີການຫຼ້າຊ້າມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ ສະພາຂອງເທີກີໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເຫັນດີໃນການຮັບເຂົ້າ ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕຂອງສະວີເດັນ ລະບຽບການໃນກ ານຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະວີເດັນ ໄດ້ຖືກອະນຸມັດດ້ວຍຄະແນນສຽງ 287 ເຫັນດີ ແລະ 55 ສຽງຄັດຄ້ານ ແລະ ງົດອອກສຽງ 4 ສຽງ ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຄະນະກຳມາທິການຮັບຜິດຊອບດ້ານກ ານຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ຮັບຮອງການຮຽກຮ້ອງຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສະວີເດັນ ທ່ານ ອູຟ ຄຣິສເຕີເຊັນ ໄດ້ຍິນດີນຳການລົງຄະແນນສຽ ງນັ້ນ ທ່ານ ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຫຍັບເຂົ້າໃກ້ເພື່ອທີ່ຈະກາຍເປັນສະມາຊິກຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງອົງການເນໂຕອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ເຫຼືອອີກພຽງປະເທດດຽວກໍຄືຮັງກາຣີ ທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ອະນຸມັດການຮຽກຮ້ ອງຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະວີເດັນ ກ່ອນທີ່ຕົນຈະສາ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມພັນທະມິດໄດ້ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ຊູລີວັນ ໄດ້ກ່າວສະທ້ອນຕາມຜູ້ນຳຂອງສະວີ ເດັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຍິນດີນຳການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາເທີກີ ໃນການຮັບຮອງການຍື່ນຂໍເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕຂອງສະວີເດັນ ທິບສຸດາ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການຕົກລົງກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ເພື່ອເປັນການຕອບແທນທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອສົ່ງເງິນເກືອບ 60 ຕື້ໂ ດລາໄປຊ່ວຍຢູເຄຣນ ໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ມີທ່າທາງວ່າຈະບໍ່ມີການປະກາດໃນອາທິດນີ້ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຄຣິສ ເມີຟີ ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນຳຂອງການເຈລະຈາ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກ ຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ໂລກທັງໂລກກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມແບບງ່າຍໆວ່າ ສະຫະລັດຢືນຢັດເພື່ອເພື່ອນມິດຫຼືບໍ່ ສະຫະລັດຢືນຢັດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຫຼືບໍ່ ສະຫະລັດຢືນຢັດເພື່ອປົກປັກຮັກ ສາລະບຽບໃນຍຸກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າພວກເຮົາໄດ້ຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ເພື່ອນມິດ ຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ລະບຽບການລະຫວ່າງປະເທດ ການຮ້ອງຂໍຂອງທຳນຽບຂາວໃນການ ໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃນມູນຄ່າ 106 ຕື້ໂດລາ ແມ່ນຍັງລວມທັງເງິນທຶນສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ຕະຫຼອດທັງການຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 14 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ອິດສະຣາເອລ ແລະ ການຊ່ວ ຍເຫຼືອໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອຮັບມືກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງຈີນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnell ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນໂອກາດພິເສດ ບ່ອນທີ່ລັດຖະສະພາທີ່ມີການແບ່ງແຍກ ໄດ້ອຳນວຍໃຫ້ພວກເ ຮົາມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜົນ ເກືອບວ່າສະມາຊິກທຸກໆຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກ່າວວ່າປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັບເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ໄຊຈະເລີນສຸກ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັ ດພະຍາຍາມຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບມາດຕະການການປະຕິຮູບຄົນເຂົ້າເມືອງ ຜູ້ປົກຄອງລັດສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໃນ 9 ລັດ ໄດ້ເພີ່ມສຽງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນການ ໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງເຖິງປະທາ ນາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ຜູ້ນຳລັດຖະສະພາຈາກທັງພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດ ບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດຕ່າງໆ ລັດດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີການດຳເນີນການທີ່ເດັດຂາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັ ດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບປະລິມານຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຈິງຈັງ ທີ່ຈະປັບປຸງລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງແ ຫ່ງຊາດທີ່ຫຼ້າສະໄໝ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກະກຽມສຳລັບການຮັບມືຈຳນວນຄົນເຂົ້າເມືອງຕາມຊາຍແດນພາກໃຕ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວໃນມໍ່ໆມານີ້ ທິບສຸດາ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍໃນການເປັນພາຄີຂອງຕົນຢູ່ທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ ແລະ ພວມມອງເຫັນວ່າບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາກຳລັງນຳພາ ພາຍຫຼັງ ນຳພາຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ ສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເປັນ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນພາຄີທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄນຈີເຣຍ ທ່ານ ບລິງເກນ ກ່າວທີ່ນະຄອນຫຼ ວງອາບູຈາ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄນຈີເຣຍ ທ່ານ ຢູຊຸບ ໄມຕາມາ ທູກກາ ກ່ອນອອກເດີນທາງຍັງນະຄອນລາໂກສ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານ ທ່ານ ບລິງເກນ ໄ ດ້ເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍ ທ່ານ ໂບລາ ຕີນູບູ ແລະ ທູກກາ ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ໃນຕອນທ້ າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການຖືກສະເໜີຊື່ເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຕໍ່ທ່ານນາງ ຮິກກີ ເຮລີ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ລັດນິວແຮມເຊີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງ ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຣິຊາດ ກຣີນ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຕໍ່ລາຍລະອຽດ ບັນດາອົງການຂ່າວຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດວ່າ ອະດີ ດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ຖືກປິດລົງໃນລັດນິວແຮມເຊີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ດ້ວຍຈຳນວນຫຼາຍ ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຂອງຂົງເຂດຕ່າງໆ ທີ່ລາຍງານໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານ ທຣຳ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າຕໍ່ທ່ານນາງ ເຮລີ ແບບສະບາຍ ທ່ານນາງ ເຮ ລີ ຜູ້ທີ່ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງທ່ານ ທຣຳ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ທຣຳ ມີຂຶ້ນໜຶ່ງອາທິດ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອສະເໜີຊື່ ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງຂອງພັກໃນລັດໄອໂອວາ ການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານນາງ ເຮລີ ໄດ້ປະຕິຍາ ນວ່າຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການແຂ່ງຂັນ ໂດຍດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນເດືອນໜ້າ ຢູ່ລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານນາງເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ ກ່ອນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນລັດຖ ະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ທຣຳ ທິບສຸດາ VOA ປະຊາຊົນລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບວິກິດການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຕໍ່ໄປອີກຫຼາຍປີ ຍ້ອນວ່າການດຳເນີນມາດຕະການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາ ວເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນທຸກໆດ້ານ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສະພາບການເປັນ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດສະເພາະບັນຫາວິກິດຕະການທາງເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າຍັງລວມເຖິງການປະເຊີນກັບບັນຫາທ າງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຈາກການບໍລິຫານງານ ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງລັດຖະບານລາວອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າປະຊາຊົນລາວມີຄວາມກັງ ວົນໃຈຕໍ່ບັນຫາໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໃນສິບກວ່າດ້ານດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສັງຄົມມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ຄ່າຄອງຊີບສູງ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນ ຄ້າ ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ການເກັບເງິນນຳລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ການກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ການຂາຍສິນຄ້າທີ່ເປັນເງິນກີບ ກ ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ການປາບປາມຢາເສບຕິດ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ການຊົດເຊີຍຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊັ່ນ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ການສ້າງສະໜາມເຝິກຊ້ອມທະຫານ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ ອມ ທັງນີ້ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວໄດ້ປັບຕົວລົດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍຄືຈາກລະດັບສູງສຸດທີ່ 41.26 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ ປີ 2023 ລົງມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 24.37 ເປີເຊັນ ເມື່ອເດືອນທັນວາ 2023 ນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ລະດັບຄ່າຄອງຊີບ ໃນລາວລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າຍັງປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ 232.48 ເປີເ ຊັນ ຕາມດ້ວຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ໂດຍລັດຖະບານລາວບໍ່ສາ ມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ລາວຜະລິດໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ຜັນຜວນອີ ກດ້ວຍ ເພາະວ່າສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈະ ຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນບາດ ແລະ ເງິນດອນລາສະຫະລັດນັ້ນ ກໍຄືເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ພາກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວ ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອສົມທົບກັບການທີ່ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດດ້ວຍແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງເຖິງ 20.8 ເປີເຊັນ ແລະ 22.7 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດອີກດ້ວຍ ຊຶ່ ງຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ຄວາມສາມາດໃນການຊື້ສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນລາວຍັງສືບຕໍ່ລົດລົງ ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາລະບົບພື້ ນຖານໂຄງຮ່າງ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າຢູ່ເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ກໍຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ໂຄງ ລ່າງພື້ນຖານຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຍັງທຸກຍາກຂາດເຂີນ ການສົ່ງເສີມກ ານຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ການບໍລິການ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ມີຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ຍັງເຮັດໄດ້ ບໍ່ທັນຫຼາຍ ການຈັດຕັ້ງກຳລັງການຜະລິດ ການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດ ແລະ ການເ ຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ ທັງນີ້ ໂດຍສິນຄ້າທີ່ລາວນຳເຂົ້າ ແລະ ຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າສູງສຸດ ປະກອບມີ 10 ລາຍການສິນຄ້າດ້ວຍກັນ ໂດຍສ ະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟນັ້ນ ຄິດເປັນສັດສ່ວນເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດ ຕິດຕາມດ້ວຍອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ ຍານພາຫະນະ ເຍື່ອໄມ້ ເສດເຈ້ຍ ແກ້ວປະເສີດ ເຄື່ອງດື່ມ ເຫຼັກ ນ້ຳ ຕານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດຈາກພລາສຕິກ ໂດຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ດ້ວຍການອອກພັນທະບັດເປັນສະກຸນເງິນກີບເຖິງ 5 ຄັ້ງໃນປີ 2023 ທີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາ ດລາວສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານເງິນກີບໃນຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ການທີ່ລາວຍັງຕ້ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງຊຳລະລາຄາດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກ ານອອກພັນທະບັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າລົດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA

That means we can't play, and that means we lose the championship.
Well, if you need a last-minute pickleball partner, I'm game.
Have you even won a pickleball trophy?
No. So it's time. If someone says I'm game, it means they're willing or ready to do something. They will do whatever plan or suggestion you have. In this case though, I'm not sure if Dan is game for having Anna as his pickleball partner. Welcome to English in a minute. You probably already know what game is as a noun. But what does it mean to be game?
ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ ຄຳວ່າ game ແມ່ນຄຳນາມ ແຕ່ to be game ມັນໝາຍເຖິງຫຍັງກັນແທ້ ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງອານາກັບແດນລອງເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້ າໃຈສຳນວນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
Anna, my pickleball partner can't make it to tonight's match.

In this case, though, I'm not sure if Dan is game for having Anna as his pickleball partner.
ຖ້າໃຜຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ I'm game ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈ ຫຼື ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ພວກເຂົາຈະເຮັດຕາມແຜນການ ຫຼື ຄຳແນະນຳໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານມີ ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ແດ ນ ພ້ອມທີ່ຈະມີອານນາເປັນຄູ່ຕີພິກເກິນບອລຂອງລາວ ຫຼື ບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານ ຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ແລະ ຂ່າວຮອບໂລກອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ກະ ລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ໃນຂະນະທີ່ປີການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຮົງກົງ ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ຫົວໜ້າຍຸຕິທຳຂອງຮົງກົງ ທ່ານແອນດຣູວ ເຈິງ ໄດ້ໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ພະແນກຍຸຕິທຳເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຈິງຈັ ງແບບໃດ ສານຕ່າງໆ ຈະບໍ່ຫຼັບຕາລົງໂທດ ບຸກຄົນໃດກໍຕາມ ແລະ ຈະໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ສິດທິພື້ນຖານຂອງມະນຸດ ຢູ່ໃນຄະດີດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຕ່າງໆ ທ່ານເຈິງກ່າວຢູ່ໃນພິທີເປີດ ໂດຍເວົ້າຕື່ມວ່າ ລະບົບຍຸຕິ ທຳຈະບໍ່ຍອມເກົ້າກົ້ມຫົວໃຫ້ແກ່ການກົດດັນ ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລົງໂທດ ຫຼື ການແກ້ແຄ້ນ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ພຽງແຕ່ປ່ອຍປະລະເລີຍຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ພາຍໃຕ້ການປົ ກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າລັງກຽດ ທ່ານເຈິງກ່າວ ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງຫົວໜ້າຍຸຕິທຳຮົງກົງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານອົງການສະຫະປະຊາຊາ ດໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮົງກົງຍົກເລີກທຸກຂໍ້ຫາຕໍ່ທ່ານຈິມມີ ລາຍ ເຈົ້າຂອງໜັງສືພິມທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານລາຍພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາຍຸຍົງສົ່ງເສີມ ແລະ ສົ ມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກຳລັງຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຮົງກົງ ເຈົ້າຂອງໜັງສືພິມອາຍຸ 76 ປີ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຫາເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ຈະປະເຊີນກັບໂທດຕິ ດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນຖະແຫຼງການທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ນັກຊ່ຽວຊານຮົງກົງ ສ ສະຫະປະຊາຊາດສີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮົງກົງຍົກເລີກຄະດີຕໍ່ທ່ານລາຍ ທິບສຸດາ ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວໃນວັ ນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຫຼາຍລູກເຂົ້າໄປໃນເຂດນ້ຳນອກຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງຕົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ໃນມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ ການວິເຄາະຮູບຖ່າຍດາວທຽມທາງການ ຄ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳລາຍປະຕູໂຂງໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຕົນ ທີ່ເປັນສັນຍະລັກຂອງການປອງດອງຊາດກັບຄູ່ແຂ່ງທີ່ໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກໂດຍສົງຄາມກໍຄືເກົາຫຼີໃຕ້ ຜູ້ນຳ ຜູ້ນຳເ ກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ພັນລະນາເຖິງອະນຸສາວະລີພຽງຢາງ ບໍ່ຈະເລີນຕາ ພ້ອມທັງປະກາດວ່າເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ປະຖິ້ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງການຮ່ວມເຂົ້າກັນໂດຍສັນຕິ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ ອະດີດຜູ້ປົກ ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ຖືກສະເໜີຊື່ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນວັນອັງຄ ານວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກ ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງປະມານ 54 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບທ່ານນາງ ເຮລີ ທີ່ ໄດ້ຮັບ 45 ເປີເຊັນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ຖືກນັບແລ້ວ 56 ເປີເຊັນ ອັນນັ້ນເປັນທີ່ພຽງພໍຂອງການໄດ້ປຽບສຳລັບທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວເປັນຄັ້ງທີສອງ ໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຄັ້ງສຳລັບທ່ານ ທຣຳ ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງພັກຢູ່ລັດໄອໂອວາ ຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຫາທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັ ນກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ໃນການກ່າວຖະແຫຼງຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານນາງ ເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານນາງ ເຮລີ ໄດ້ຊົມເຊີ ຍທ່ານ ທຣຳ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນລັດນິວແຮມເຊີ ຈົບຂ່າວ
ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍ ໄພສານ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ທີມງານວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງ ມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດສ໌ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົ ມຫວັງ ສະບາຍດີ